گېرمانىيە ئاۋازى تورىنىڭ يەتتىنچى نويابىر كۈنى ئېلان قىلغان بىر خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ ئىككى مىڭىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرگە بەرگەن قەرزى بىر تىرىليون ئۈچ يۈز قىرىق مىليارد دوللارغا يەتكەن بولۇپ بۇ قەرزنىڭ كۆپ قىسمى بىر بەلباغ بىر يول پىلانىغا كىرگەن دۆلەتلەرگە بېرىلگەن بۇ قەرزنىڭ قانچىلىك ئۆسۈم بىلەن بېرىلىدىغانلىقىمۇ بىر سىر بولۇپ خىتاي بۇ غايەت زور سوممىلىق قەرز تارقىتىش بىلەن دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ قەرز بەرگۈچى شۇنداقلا ئەڭ چوڭ ئۆسۈم يېگۈچى جازانىخورغا ئايلانغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي بۇنداق جازانىخورلۇقى بىلەن دۇنيا مىقياسىدا غەلىتە ھەم قورقۇنچلۇق بىر ئوبراز تىكلىگەن ۋە باشقا دۆلەتلەرنى بىئارام قىلىشقا باشلىغان تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر خىتايدىن قەرز ئېلىپ ئۇنىڭ ئۆسۈمىنى ئەمەس قەرزنىڭ ئۆزىنىمۇ قايتۇرالمايۋاتقان بولۇپ بۇ قەرز سوممىسى ئاز دېگەندە بىر تىرىليون يۈز مىليارد دوللارغا يەتكەن

خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن نېفىت ۋە تەبىئىي گاز بايلىقلىرىنى قېزىپ ئىچكىرى خىتايغا توشۇش تارىخىغا يېڭى رېكورت قوشۇلغان خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ سەككىزىنچى نويابىر كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا تارىم نېفىتلىكىدىن قېزىلغان نېفىت بەش يۈز مىليون توننىدىن ئاشقان بۇنىڭ ئىچىدە خام نېفىت بىر يۈز ئاتمىش بىر مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش مىڭ توننا تەبىئىي گاز تۆت يۈز يىگىرمە مىليارد تۆت يۈز توقسان توققۇز مىليون كۇب مېتىر بولغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان تارىم نېفىتلىكىدىن نېفىت ئېلىش مىقدارى يىلدىن يىلغا ھەسسىلەپ ئاشقان بولۇپ بۇنىڭدا خىتاينىڭ يېقىنقى يىللاردا تەرەققىي قىلدۇرغان سەككىز مىڭ مېتىر چوڭقۇرلۇقتا بۇرغىلاش تېخنىكىسىنىڭ ياردىمى چوڭ بولغان

ئۇيغۇر رايونى يىللاردىن بېرى خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ تەبىئىي بايلىق ۋە ئېنېرگىيە بازىسى بولۇپ كەلگەچكە ئەڭ مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك جايغا ئايلىنىپ قالغان ئامېرىكىلىق ئانالىزچى ئاندرېس كور رادىيومىزغا بەرگەن زىيارىتىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي نېفىت گۇرۇھىدەك چوڭ شىركەتلەر ۋە بىڭتۈەن ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىنىڭ بايلىقىنى تالان تاراج قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەنىدى ئون بىرىنچى ئايدا سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى ئېچىلىشىنىڭ ئالدىدا شۇنداقلا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇچرىشىشى كۈنتەرتىپتە تۇرۇۋاتقان بىر مەزگىلدە خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى جۈملىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى قاتارلىق ئەللىك توققۇز تەشكىلات ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدىنغا بىرلەشمە مەكتۇپ يېزىپ بۇ قېتىم شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى مۇھىم مەسىلە قاتارىدا ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئەللىك توققۇز ئاممىۋى تەشكىلاتقا ۋاكالىتەن يوللىغان بۇ بىرلەشمە مەكتۇپتا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدىنغا مۇنداق تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان سىز شى جىنپىڭغا خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى شۇنداقلا ئامېرىكا ۋە باشقا جايلاردىكى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلىرى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىڭىزنى ئېيتىپ كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتتىكى مۇھىم ئىش ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىڭ خاتا قولغا ئېلىنغان گۈلشەن ئابباس راھىلە داۋۇت قاتارلىق كىشىلەرنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىڭ شى جىنپىڭغا شۇنى ئېيتىڭكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملىشىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توختاتمىغۇچە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىگە ئارىلىشىشنى داۋاملاشتۇرىدۇ. مەكتۇپنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېيىلگەن، شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى نەچچە ئون يىلدا كىشىلىك ھوقۇققا مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە زىيانكەشلىك قىلىپ كەلدى. پىرېزىدېنت بايدېن، سىزنىڭ شى جىنپىڭغا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدىكى مەيدانىڭىزنى ئوچۇق بىلدۈرىدىغان پۇرسىتىڭىز بار. بۇ بەلكىم بۇ كىرىزىسنىڭ توختىتىلىشى ۋە پۈتۈنلەي ئاياغلىشىشىغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. ئامېرىكىدىكى پيو تەتقىقات مەركىزىنىڭ راي سىناش نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە دۇنيادىكى كۆپ قىسىم كىشىلەر ئامېرىكىنى ھەربىي ۋە ئىقتىسادىي كۈچ جەھەتتە خىتاينى مەغلۇپ قىلالايدۇ ئەمما تېخنىكا جەھەتتە خىتايغا يېتەلمەيدۇ دەپ قارايدىكەن نويابىردا سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى ۋە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇچرىشىشى كۈن تەرتىپتە تۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە ئېلىپ بېرىلغان بۇ رايسىناشتا ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ھەربىي ۋە تېخنىكىلىق كۈچىگە باھا بېرىلگەن پيو تەتقىقات مەركىزى تورىدا ئېلان قىلىنغان رايسىناش نەتىجىسىگە ئاساسلانغاندا رايسىناشقا قېتىلغان يىگىرمە تۆت دۆلەت ئىچىدە ياپونىيە كورىيە ئىسرائىلىيە پولشا ھىندىستان قاتارلىق ئون ئالتە دۆلەت ئامېرىكىنى دۇنيا ئىقتىسادىدا يېتەكچى ئورۇندا تۇرىدۇ دەپ قارىغان ئىتالىيە گرېتسىيە ئاۋسترالىيە ئىسپانىيە گېرمانىيە گوللاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينى يېتەكچى ئورۇندا تۇرىدۇ دەپ قارىغان ھەربىي جەھەتتە بولسا ھېچقانداق دۆلەت خىتاينى ئامېرىكىدىن كۈچلۈك دەپ قارىمىغان ئەمما تېخنىكا جەھەتتە خىتاينى كۈچلۈك دەپ قارايدىغان دۆلەتلەرنىڭ سانى كۆپ بولغان بۇلار ئاساسەن ياۋروپا ئافرىقا لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرى ئىكەن ئامېرىكىنى تېخنىكىدا كۈچلۈك دېگەنلەر پەقەت كورىيە ياپونىيە ھىندىستان قاتارلىق ئاسىيا دۆلەتلىرى بولغان راي سىناشتا يەنە قايسى دۆلەت دۇنيانىڭ مۇقىملىقى ۋە تىنچلىقىنى ساقلاشقا بەكرەك تۆھپە قوشتى دېگەن سوئالغا بېرىلگەن جاۋابتا ئامېرىكا خىتايدىن ئۈستۈن تۇرغان بلومبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ يەتتىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرى بىلەن بولغان دىپلوماتىك باغلىنىشنى كۈچەيتىش ۋە بۇ رايوندىكى تەسىرىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئوماندا ھەربىي بازا قۇرۇشنى پىلانلىغان ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېن بۇ مەسىلە ئۈستىدە دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسلىھەتچىلىرىگە قىلغان سۆزىدە خىتاي ھەربىي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئومان تەرەپ بىلەن بۇ ئىشنى مۇزاكىرىلىشىۋاتقانلىقىنى ئىككى تەرەپنىڭ كېلەر ھەپتە تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ سۆھبەتلىشىشكە قوشۇلغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى خىتاينىڭ ئوماندا بازا قۇرىدىغانلىقى ھەققىدە سورالغان سوئالغا جاۋاب بەرمىگەن

ئامېرىكا ھەربىي تەرەپنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ بۇنى باھانە قىلىپ چەت ئەللەردە قۇرغان ھەربىي بازىلىرى كۆپەيمەكتە ئىكەن ئۇلارنىڭ ئىچىدە خىتاينىڭ ئەرەپ بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئىندونېزىيە تايلاند ۋە پاكىستاندا قۇرغان ھەربىي بازىلىرى بار ئىكەن ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى

ئېنىقلاشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە كورلا تۈرمە دوختۇرخانىسىدا ئېغىر كېسەل ھالەتتە داۋالىنىۋاتقان مەھبۇس مەھمۇتجان مەمەتنىڭ سالامەتلىكىدە تېخىچە ياخشىلىنىش بولمىغان ئۇنىڭ تۈركىيىدە تۇرۇۋاتقان ئايالى كىفايە ئېھسان خانىم بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا خىتاي ئەلچىخانىسىغا ئادۋوكات ئارقىلىق خەت يوللاپ يولدىشىنىڭ تۈرمە سىرتىدا يەنى تۈركىيىگە كېلىپ داۋالىنىشىنى تەلەپ قىلغان ئەلچىخانا بۇ خەتنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن خەتنى ئاچماستىنلا ئادۋوكاتنىڭ ئۆزىگە قايتۇرۇۋەتكەن بۇ تېمىدا پىكىر بايان قىلغان ئادۋوكات جەۋلان شىرمەمەت ئەلچىخانىنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئۆز جىنايىتىدىن قورقۇش پىسخىكىسى دەپ ئىزاھلىدى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بىز كورلا تۈرمىسىدە يىگىرمە يىللىق جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋېتىپ ئېغىر كېسەللەنگەن ۋە بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدىن باشلاپ تۈرمە دوختۇرخانىسىدا داۋالىنىۋاتقان مەھمۇتجان مەمەتنىڭ نۆۋەتتىكى سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئۇ جازا ئۆتەۋاتقان بەشىنچى تۈرمە رايونىنىڭ ساقچىسىدىن سورىدۇق. ھە سىز ماۋۇ كورلا تۈرمىسى بەشىنچى رايوننىڭ ساقچىسىمۇ؟ ھە مانا. ھە سىز شۇ ئۆتكەن ھەپتە شۇ تۈرمە دوختۇرخانىسىدا قارىغان كېسەلنىڭكى مەھبۇسنىڭكى ئىسمى نېمە؟ مەخمۇتجان. فامىلىسى شۇ دادىسىنىڭ ئىسمى نېمە؟ مەمەت. بۇ بالا ھازىر ھاياتمۇ ئۆلۈپ كەتتىمۇ؟ مەن ئۇنىڭغا قايسى كۈنى بىر كېچە قارىغان ھازىرقى ئەھۋالنى مەنمۇ ئۇقمىدىم مۇشۇ سوجاڭلار بىلىدۇ. ئەمدى ھاياتى بىخەتەرلىكىدە مەسىلە يوق دېگىنى بولامدۇ ھازىر؟ ئاشۇلار ئۆزلىرى بىلىدۇ ئۇنى مەن ئۇقمايمەن. سوڭقى كۈنى ئاشۇ ۋەقە. ھەر كۈنى مەن قارىغانتىم بىر ئاخشام. قارىغانتى دوختۇرخانىدا ھازىرقى ئەھۋالى ماڭا ئېنىقسىز. ئۇ مەھمۇتجان مەمەتكە ئۆتكەن ھەپتە بىر كۈن قارىغانلىقىنى بايان قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ كېسىلىنىڭ خەتەرلىك باسقۇچتىن ئۆتۈپ كېتەلىگەن ياكى كېتەلمىگەنلىكى ھەققىدە ئېنىق بىر نەرسە دېيەلمىدى. ھازىر ئەمدى ھاياتى بىخەتەرلىكىدە مەسىلە يوق، مۇھىم باسقۇچتىن ئۆتۈپ كەتتى دېگىنى بولامدۇ؟ سالامەتلىك ئەھۋالىنى مەن ئۇقمايمەن، بىر كۈن قارىغانتى مەسىلە قىلىپ قالغان، قاغا ئىشلىمىشى ئەكەم، ئانىڭىزنىڭكى ئۆزىڭلارنىڭ كۆزىدىن كۆرۈڭلار. ئۇنى بولمىسا تۈرمە سىرتىدا داۋالاشنى ئويلاشمايۋاتامسىلەر؟ ئۇنى ئۇقمىدىم، ئۆزىڭىز كېلىپ ئاندىن كېيىن سوراڭ، بۇنى تېلېفوندا دېگىلى بولمايدۇ. مەخمۇت مەمەتنىڭ تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئايالى كىفايە خانىمنىڭ دېيىشىچە، ئۇ بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ يەتتىنچى كۈنى ئادۋوكات ئارقىلىق خىتاينىڭ ئەنقەرەدىكى بۈيۈك ئەلچىخانىسىغا بىر تەلەپنامە سۇنغان. مەن خىتاي كونسۇلخانىسىغا يولدىشىمنى دەرھال قويۇپ بېرىش داۋالىتىش ئائىلىمىزنى جەم قىلىش يولدىشىمنىڭ داۋالىنىشىنى تۈركىيەدە داۋاملاشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلىپ ئاشۇنداق تەلەپ خېتى ئەۋەتتىم تەلەپنامىنى تاپشۇرۇۋالغان ئەلچىخانا كونۋېرتنى ئاچماستىن كونۋېرتنى ئەۋەتكەن ئادۋوكات گۈلدەن سۆنمەز خانىمغا قايتۇرۇۋەتكەن نېمە قىلىشىمنى بىلەلمەي قالدىم كېيىن ئادۋوكات ئارقىلىق خىتاي كونسۇلىغا تەلەپ خېتى ئەۋەتكەن بولدۇق ئەپسۇس، خىتاي كونسۇلخانىدىكى خادىملار بۇ خەتنى ئېچىپ كۆرۈپمۇ باقماستىن قايتۇرۇۋېتىپتۇ. كىفايە خانىم بۇ تەلەپنامە خېتىنى يەنە ئادۋوكاتى ئارقىلىق ئون بەش كۈندىن كېيىن كونۋېرتنىڭ ئېغىزى ئېچىلمىغان ھالەتتە تاپشۇرۇۋالغان. خىتاي كونسۇلىغا بۇ تەلەپ خېتىنى يەنى سەككىزىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى پوچتىدىن سالغان بولدۇق. ئارىلىقتىن شۇ يىگىرمە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىسى مۇشۇ بۇ تەلەپ خېتىنى ئېچىپ كۆرۈپمۇ باقماي قايتۇرۇۋاتقانلىقىدىن خەۋەر تاپتىم بۇ ئەھۋال كىفايە خانىم ۋە ئالتە بالىسىنىڭ ئازابلىرى ئۈستىگە ئازاب قاتقان ۋە مەھمۇت مەمەتنىڭ تەقدىرىدىن تېخىمۇ ئەندىشىلەندۈرگەن ئۇنىڭدىن كېيىن ئادۋوكاتىم شۇ ئىمايىل تاشقى ئىشلار ئىشخانىسى قاتارلىق بىر نەچچە يول ئارقىلىق ئۇ تەلەپ خېتىنى قايتىلاتتىن سۇنىدىغانلىقىنى بىر قانچە يولنى سىناپ باقىدىغانلىقىنى ئېيتتى ئەپسۇس بۈگۈنكى بۈگۈنگە قەدەر ھېچقانداق بىر جاۋاب ئالالمىدىم يەنى ساقلاپلا يۈرۈپ كەتتۇق ھېچقانداق بىر گەپ يوق خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ مەزكۇر كونۋېرتنى ئاچماستىنلا قايتۇرۇۋېتىشى ھەققىدە تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر ئادۋوكات جەۋلان شىرمەممەت مۇنداق پىكىر بايان قىلىدۇ ھەققىدە بۇ كانۋېرتنى بۇ خىتاي ئى ئاچماستىن قايتۇرۇۋېتىشى بۇ نېمە بۇ بىر تاسادىپىيلىقمۇ بۇ ئۇقۇشماسلىقتىنمۇ ياكى پوچتىخانىنىڭ سەۋەنلىكىمۇ ئۇ قانداقتۇر پوچتىنىڭ خاتا يوللاپ قويۇشى قانداقتۇر باشقا بىر بىر خاتالىق سەۋەبىدە ئەمەس خىتاينىڭكى بۇ خەتنى قەستەندىن كۆرمەي تۇرۇپ شۇ كەلگەن پېتىلا قايتۇرۇۋەت دېگەنلىكىدىن كەپ چىقىۋاتقان ئىش. چۈنكى ئەمەلىيەتتە خىتاي كونسۇلخانا بۇ خەتنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرۇلۇق يېزىلغانلىقىنى بىلىدۇ. گۈلدەن سۆنمەز خانىممۇ مۇشۇ ئۇيغۇر دەۋاسىغا يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈپ كېلىۋاتقان ۋە خىتايلارنىڭ خېلى جېنىغا تەگكەن ئادۋوكاتتىن بىرسى تۈركىيەدە. خىتاي بۇنى ئوبدان بىلىدۇ. بىزنىڭ ئەينى ۋاقىتتا خىتاي ئەمەلدارلىرىنى مۇشۇ تۈركىيە جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىگە ئەرز قىلغىنىمىزدا مۇشۇ گۈلدەن سۆنمەز خانىممۇ ئادۋوكاتتى شۇڭلاشقا خىتاي بۇنى بىلىدۇ ئۇيغۇرلارغا ۋاكالەتەن يوللانغان خەت خەت ئىكەنلىكىنىمۇ خىتايلار بىلىدۇ جەۋلان شىرمەمەتنىڭ يەنە دېيىشىچە خىتاي تەرەپ كونۋېرتنى ئاچقان ھالەتتە ئۇلار ئەھۋالدىن خەۋەر تاپقان بولىدۇ ئوتتۇرىدا بىر داۋا خاتىرىسى شەكىللىنىدۇ خەتكە جاۋاب بەرسىمۇ بەرمىسىمۇ ئۆز دۆلىتىنىڭ رەزىللىكلىرى ئاشكارىلىنىدۇ. كانۋېرتنى ئەپ قالسا ياكى ئېچىپ كۆرسە ئۇنىڭغا بىر جاۋاب بېرىش مەجبۇرىيىتى تۇغۇلۇپ قالىدۇ. چۈنكى ئادۋوكاتنىڭ يازغان بىر خېتىنى كۆرەپ جاۋاب بەرمىگەن ۋاقىتتا ئادۋوكات يەنە بىر قېتىم يازىدۇ. بۇ شەكىلدە بۇ يەردە قانۇنىي بىر سورۇن شەكىللىنىشكە باشلايدۇ. جاۋاب بەرمىگەن تەقدىردىمۇ بۇ يەردە ئۇ خىتاي كونسۇلنىڭكى ئۇ خەتنى قوبۇل قىلغانلىق، قوبۇل قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. جاۋاب بەرسۇن، بەرمىسۇن ئۇ باشقا بىر ھادىسە، ئەمما خەتنى قوبۇل قىلىش، قىلماسلىق يەنە باشقا بىر ھادىسە. شۇڭا خىتاي تەرەپ كانۋېرتنى ئاچماستىن قايتۇرۇۋېتىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنى پاسسىپ ھالەتتىن قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشقان، بۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىدە قانۇن ۋە ئەخلاق تونۇمايدىغانلىقىنى ۋاسىتىلىق جاكارلاپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان خەلقئارا پائالىيەتچىلەرنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈش، جاسارەتسىزلەندۈرۈش، نەتىجىدە ئۆزلىرىگە كېلىدىغان خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ بېسىمىنى ئازايتىشقا ئۇرۇنغان. بۇنى كۆرمەي تۇرۇپ، قايتۇرۇۋېتىشى بۇنداق خەتنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن دائىم كېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى ۋە ئۆزىنىڭكى مەن جاۋاب بەرمەيمەن، مەن كۆرمەيمەن، مەن سېنىڭ ئىشىڭنى ئۇيغۇرنىڭ ئىشىنى بىلەن ھېچقانداق كۆڭۈل بۆلمەيمەن، مېنىڭ ئالدىمغا كەلمەڭلار دېگەندەك شەكىلنىڭكى ئىپادىسى شۇ بۇ. جەۋلان شىرمەمەت سۆزىنىڭ ئاخىرىدا خىتاينىڭ خەتنى ئاچماستىن قايتۇرۇۋېتىشىنى ماھىيەتتە ئۆزلىرىدىكى جىنايەت پىسخىكىسىنىڭ ئاشكارىلىنىشى دەپ ئىزاھلايدۇ. بىر كونسۇلخانىنىڭ بىر ئادۋوكاتنىڭ خېتىنى ئاچماسلىقى ۋە قايتۇرۇۋېتىشى بىر قانداق بىر ھادىسە؟ ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى بىلىدۇ، كانۋېرتنىڭ ئىچىدىكى مەزمۇننى بىلىدۇ. قورقۇش بىر جىنايەتچىنىڭ قورقۇش پىسخىكىسىدا بار بولغان نەرسە. بۇ خىتاي كونسۇلخانىغىمۇ يانسىغانلىقى سەۋەبىدىن بولىدۇ دەيمىز شۇڭلاشقا خىتاي ئۆزىنىڭكى جىنايىتىنىڭكى قىلغانلىقىنى بىلىدۇ بۇنىڭدىن قورقايدۇ بۇ ئىشنىڭ پاش بولسا بۇ ئىشنىڭ بۇنىڭكى تېخىمۇ يوغىناپ كېتىشىدىن قورقايدۇ ئەنسىرەيدۇ شۇڭلاشقا بۇنى كانۋېرتنى ئاچماي تۇرۇپ قايتۇرۇۋېتىش ئېھتىماللىقىمۇ يۇقىرى بۇنىڭكى

بۇ پائالىيەتكە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىمۇ ئىشتىراك قىلغان تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئىرادەنىڭ پائالىيەت مەيدانىدىن ئىگىلىگەن ئۇچۇرلىرىدا بولسۇن ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى مۇزېيى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا كوممۇنىزمنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان ئىنسانلارنى خاتىرىلەش ھەم شۇنداقلا ھېلى ھەم بۇ مۇستەبىت كوممۇنىست ھاكىمىيەتلەرنىڭ كونتروللۇقىدا ياشاۋاتقانلارنىڭ ئەركىنلىكىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش مەقسىتىدە قۇرۇلغان بىر تەتقىقات ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى بۇ ئورگان يەتتىنچى نويابىر كۈنىنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا كوممۇنىزمنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغان يۈز مىليوندىن ئارتۇق ئىنساننى خاتىرىلەيدىغان كۈن قىپ بېكىتكەن بولۇپ ئۇلار بۇ كۈننى ھەر يىلى خاتىرىلەپ كەلمەكتە بۇ يىل مەزكۇر تەشكىلات يەتتىنچى نويابىردىكى خاتىرە كۈنىنى ئۆزگىچە ئۇسلۇب بىلەن يەنى بۇ مىللەتلەرنىڭ كۆلتۈر ۋە يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىنى تونۇتۇش ئارقىلىق خاتىرىلىگەن بىز يەتتىنچى نويابىر كۈنى كەچقۇرۇن پايتەخت ۋاشىنگتوندىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى مۇزېي بىناسىدا ئۆتكۈزۈلگەن كوممۇنىزم قۇربانلىرى خەلقئارالىق كۈلتۈر ۋە يېمەك ئىچمەك كۆرگەزمىسى پائالىيەت مەيدانىغا بارغىنىمىزدا ئۆتمۈشتىن بۈگۈنگىچە ئوخشىمىغان جايلاردىكى كوممۇنىستىك ھاكىمىيەتلەرنىڭ قولىدا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ۋە ھېلىھەم ئۇچراۋاتقان مىللەتلەر ئۈچۈن ئايرىم ئايرىم بۆلۈملەر تەييارلانغانلىقىنى ۋە ئۇ يەردە بۇ مىللەتلەرنىڭ ۋەكىل خاراكتېرلىك يېمەك ئىچمەكلىرى ۋە مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ تىزىلىپ كەڭ ئىشتىراكچىلارغا سۇنۇلغانلىقىنى كۆردۇق. بىز پائالىيەت مەيدانىدا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى مۇزېيىنىڭ باشلىقى ئاندرېو برېمبېرگنى زىيارەت قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدىن نېمە ئۈچۈن بۇ خاتىرە كۈنىنى بۇنداق پائالىيەت ئارقىلىق كۈتۈۋالغانلىقىنى سورىدۇق. Right. So today, November seventh, as we commemorate victims of Communism Day, we thought, uh, nothing more could be fitting to actually celebrate all the diverse. كوممۇنىست ھاكىمىيەتلەر ۋەيران قىلماقچى بولغان مەدەنىيەتلەرنى خاتىرىلەيدىغان ۋە تەنتەنە قىلىدىغان، بۇنىڭدىنمۇ مۇۋاپىق كۈن بولمىسا كېرەك؟ بىلگىنىڭىزدەك، كوممۇنىست ھاكىمىيەتلەر دائىم ئىنسانلارنىڭ مىللىي، دىنىي ۋە تارىخىي مەدەنىيەتلىرىنى يوق قىلىشقا ياكى ئۇنى كوممۇنىستىك ئىدىيەلەر بىلەن بۇرمىلاپ چۈشەندۈرۈشكە ئۇرۇنغان. ئۆتمۈشتىن كۈنىمىزگە قەدەر يىگىرمىدىن ئوشۇق مىللەت مانا مۇشۇنداق بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان ۋە ھېلىھەم ئۇچراۋاتىدۇ. شۇڭا بىز بۈگۈن بۇ يەردە ئىنسانلىققا ئورتاق بولغان يېمەك-ئىچمەك مەدەنىيىتى ئارقىلىق كۆپ خىللىقنى، پەرقلىق مەدەنىيەتنى تەشەببۇس قىلىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق. دەرۋەقە، بۇ يېمەك ئىچمەك پائالىيىتىدە بۇلغارىيە، چېخ جۇمھۇرىيىتى، ۋېنگرىيە، ئۇكرائىنىيە ۋە رومىنىيە ئەلچىخانىلىرى، ئۇيغۇر، تىبەت، تەيۋەن تەشكىلاتلىرى، شۇنداقلا يەنە كۇبا، كورېيە، پولشا قاتارلىق دۆلەتلەرگە ۋەكىللىك قىلىدىغان تەشكىلاتلاردىن بولۇپ يىگىرمىدىن ئوشۇق ئورۇن قاتناشقان. ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆزلىرىگە خاس يېمەك ئىچمەكلىرىنى تەييارلاپ كەلگەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن پائالىيەتكە قاتناشقان بولۇپ ئۇلار ئۇيغۇرلارنىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى ئەتلەسلىرى ۋە دوپپىلىرى بىلەن بېزەلگەن ئۈستەلدە مېھمانلارغا ئۇيغۇر تائاملىرىنى تەقدىم قىلغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى رەئىسى روشەن ئابباس خانىم بۇ ئورگاننىڭ تۇنجى قېتىملىق مەدەنىيەت پائالىيىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ رەڭدار مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىدىغان مۇھىم سورۇن دەپ قاراپ بۇنىڭغا قاتناشقانلىقىنى بىلدۈردى بىز قىزغىن ئاۋاز قوشۇپ، بىزنىڭ مىللىي تاماقلىرىمىزدىن پولو، ئاناندىن كېيىن مەرۋايىت قورۇمىسى ئەمدى مۇنداق قىلىپ يېيىش ئاسان بولىدۇ دەپ ئەسلى لەغمەن قىلالىغان بولساق بەك ياخشى بولاتتى، ئەمما ئۇنى ئېلىش، يېيىش قىيىن. شۇڭا بىز ئەمدى ئىشغالىيەتتىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ۋاقتىمىزدا پەقەتلا دەردىمىزلا ئەمەس، خەلققە كۆرسىتىدىغان چىرايلىق يېمەكلىرىمىز، چىرايلىق ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز، مەسىلەن، ئەتلەسلەردىن، دوپپىلاردىن، مۇزىكا بۇيۇملىرىمىزدىن تىزىپ، بىر ئۆرپ-ئادىتىمىزنى تونۇشتۇرۇش، مانا مۇشۇنداق بىر خەلق شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىگىلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ۋە شۇنداق بىر گۈزەل ئۆرپ-ئادەتنىڭ ئىگىلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە خىتاي بىزگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ، دېگەن مۇشۇ مەقسەتنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن كەلدىم. ئەندريۇ برۇمبېرگ پائالىيەت داۋامىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تاماقلىرىغىمۇ داخىل بولدى ئۇ سۆزىدە مەدەنىيەتنىڭ ھەر بىر ئېلېمېنتىنى ياشنىتىشنىڭمۇ ماھىيەتتە زۇلۇمغا قارشىلىق قىلىش ھېسابلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەر بۈگۈن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئۇچراۋاتىدۇ مانا مۇشۇنداق يېمەك-ئىچمەك، سەنئەت، تىل، دىن دېگەنلەر كوممۇنىستىك رېجىمغا قارشى تىركىشىشنىڭ كىچىك ھەم ئاددىي يوللىرى. بىز بۇندىن كېيىن يەنە سەنئەت، مۇزىكا پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇش ئارقىلىق بۇنى تەكىتلەشنى كۆزلەۋاتىمىز. پائالىيەتكە يەنە تەيۋەندىكى ئەركىنلىكنى قوغداپ قېلىش تەشكىلاتىمۇ قاتناشقان بولۇپ، تەشكىلاتنىڭ باشلىقى ناتالى چېن بۇ توغرىسىدا بىزگە ئايرىم چۈشەنچە بەردى. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئۇلار بۇ يەرگە تەيۋەنلىكلەر ھازىر بەھرىمەن بولۇۋاتقان ئەركىنلىكنى خىتاي كوممۇنىستىك رېجىمىنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلاپ قېلىشنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى تەكىتلەش ئۈچۈن كەلگەنىكەن. ئۇ سۆزىدە يەنە تەيۋەنلىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ بىز تەيۋەنلىكلەر شەرقىي تۈركىستاننى ۋە تىبەتنى قوللايمىز بىز ھەممىمىز كوممۇنىستىك خىتاي رېجىمىغا بىرلىكتە قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك دېدى بۇ پائالىيەتكە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ ئەزاسى بەن توما ئەپەندىمۇ ئىشتىراك قىلغان ئۇ ئۆزىنىڭ كوممۇنىستىك رېجىمدىن قېچىپ كەلگەن بىر ئائىلىنىڭ ئەۋلادى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئەركىن دۇنيادا ياشاشنىڭ ئەھمىيىتىنى بىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ۋە ئامېرىكىنىڭ بۇندىن كېيىنمۇ كوممۇنىستىك ھاكىمىيەتلەرگە قارشى تۇرۇشنى زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلارنى قوغداشنى داۋاملاشتۇرۇشىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى ئەسكەرتتى سائەت تۆتتە باشلانغان مەدەنىيەت پائالىيىتى ئەنە شۇ خىل قاينام تاشقىنلىق ئىچىدە كەچ سائەت سەككىزگىچە داۋام قىلدى

تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ تۇنجى نۆۋەتلىك دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى لىتۋانىڭ پايتەختى ۋىلنيۇستا باشلانغان مۇستەبىت تۈزۈلمىلەرگە قارشى تۇرۇش، ئەركىنلىك جەڭچىلىرىنى ھىمايە قىلىشنى تۈپ غايە قىلغان بۇ قۇرۇلتايغا ئەللىك ئالتە دۆلەتتىن كەلگەن ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ئۆكتىچىلەر، سىياسىي پائالىيەتچىلەر، خەلقئارادا تونۇلغان مەشھۇر زاتلار قاتناشقان. ئۇيغۇرلاردىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى نۇرى تۈركەل، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات، تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى ئۆركەش دۆلەت، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن ۋە ئاسېنا ئىزگىل قاتارلىقلارمۇ تەكلىپ بىلەن بۇ يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان. General Assembly because of you care about democracy, dignity and freedom. لىتۋا پايتەختى ۋىلنيۇستىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ۋىلنيۇستا قۇرۇلغان بولۇپ، بىر يىللىق تەييارلىقتىن كېيىن تۇنجى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىنى بۇ يىل ئالتىنچى نويابىر باشلىغان. تۆت كۈن داۋام قىلىدىغان بۇ قۇرۇلتايغا قاتناشقۇچىلار ئارىسىدا سۈرگۈندىكى دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە ئەركىنلىك جەڭچىلىرىمۇ بار ئىكەن. دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى ئاپتوكرات دۆلەتلەردىكى ياكى ھاكىم مۇتلەقلىق ھاكىمىيىتى بىلەن ئىدارە قىلىنىۋاتقان دۆلەتلەردىكى ئەركىنلىك جەڭچىلىرىنىڭ ئۆزئارا بىر ئارىغا كېلىشى بىلەن قۇرۇلغان بىر قۇرۇلتاي. بۇ تۇنجى قېتىم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا، لىتۋانىيەنىڭ پايتەختى ۋىلنۇستا دۇنيانىڭ ھەر قايسى قىتئەلىرىدىكى ئەركىنلىك جەڭچىلىرى، بۇنىڭ ئىچىدە مۇخالىپەت پارتىيەنىڭ رەھبەرلىرى بار، دۆلەت رەھبەرلىرى بار، ئاكتىۋىستلار بار، ئەركىنلىك جەڭچىلىرى بار، مۇشۇ ھاكىم مۇتلەقلىق بىلەن ئىدارە قىلىۋاتقان ھاكىمىيەتلەرگە قارشى بىر ئارىغا كەلگەن بىر پلاتفورما بىر يىللىق تەييارلىق خىزمەتلىرىدىن كېيىن بىرىنچى قۇرۇلتىيىنى، يەنە ۋىلنۇستا ئاچتى. يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدىكىدەك، لاتىن ئامېرىكىسىدىن شىمالىي ئامېرىكىغىچە، ئاسىيادىن ئافرىقىغىچە، ئوتتۇرا شەرققىچە بولغان دۆلەتلەردىن كەلگەن سۈرگۈندىكى دۆلەت رەھبەرلىرى، ئەركىنلىك جەڭچىلىرى، مۇخبىرلار، ھەر قايسى ساھە كىشىلىرى بىر ئارىغا كېلىپ، مۇشۇ ھاكىم مۇتلەق ھاكىمىيەتنى قانداق قارشى تۇرۇش، بۇ دۆلەتلەردە قانداق دېموكراتىك بىر سىستېم بەرپا قىلىش، ئادالەتلىك بىر سايلام ئېلىپ بېرىش، دېموكراتىك سايلام ئېلىپ بېرىش، ھوقۇقنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى كاپالەتكە قىلىش، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش، دېموكراتىيەنى قوغداشنى مەقسەت قىلغان بىر قۇرۇلتاي. ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇر ۋەكىللىرىنىڭ بۇ قۇرۇلتايغا قاتنىشىپ، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنيا رەھبەرلىرىگە ۋە ئەركىنلىك جەڭچىلىرىگە ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىنىڭ ئەھمىيەتلىك بىر ئىش بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. بۇنداق بۇ قۇرۇلتايدا ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ قۇرۇلتايغا تەكلىپ قىلىنىش قاتنىشىشىنىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى، بۇ قۇرۇلتاي ئارقىلىق ئۇيغۇرلار بۈگۈن دۇچ كېلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرىگە ۋە ئۇ يەردىكى ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ئەركىنلىك جەڭچىلىرىگە بىلدۈرۈش ئارقىلىق، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىغىچە بىلدۈرەلەيمىز چۈنكى بۇ ئادەملەرنىڭ بىر قىسىملىرى بۈگۈن سۈرگۈندە ياشاۋاتقان رەھبەرلەر بولسىمۇ ئەمما ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە كۈچلۈك سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي ئاساسقا ئىگە بولغان مىليونلىغان ئەگەشكۈچىلىرى بولغان سوتسىيال مېدىيالاردا بولسۇن يا ئۇ دۆلەتلەردە كۈچلۈك تەسىرگە ئىگە بولغان شەخسلەر بولغاندىكىن بۇلار ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ ئاۋازىنى دۇنيانىڭ بىزنىڭ ئاۋازىمىز يەتمىگەن يەرلەرگىچە ئاڭلىتىش پۇرسىتىمىز بار. ئۇنىڭدىن كېيىن خىتايدىن ئىبارەت بۇ دىكتاتور ھاكىمىيەتنى ئاغدۇرۇش ئۈچۈن بىرلە خەلقئارالىق بىر ئىتتىپاق قۇرالىش ئىمكانىيەتلىرىگە ئىگە بۇ يەردە. شۇ مەقسەت بىلەن بۇنىڭغا قاتناشتۇق ۋە ناھايىتى مۇھىم ئىنسانلار بىلەن تونۇشتۇق، كۆرۈشۈۋاتىمىز، پىكىر ئېلىش بېرىش قىلىۋاتىمىز بۇ يەردە. ئۇ سۆزىدە يەنە بۇ قۇرۇلتايغا داخىل بولغان مەشھۇر زاتلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازىنى دۇنياغا تېخىمۇ كۆپرەك ئاڭلىتىش ئىمكانىيىتىنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. ئۇيغۇر ئاۋازىنىڭ، ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى ئارقىلىق دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىغىچە كېڭەيتىش ئۈچۈن بىزگە ياخشى بىر پۇرسەت دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى يەتتىنچى نويابىر كۈنى ئۆتكۈزگەن ئىدارە ھەيئىتى سايلىمىدا بەش قىتئەدىن كەلگەن ئىككى يۈزدىن ئارتۇق ۋەكىل ئىچىدىن ئوتتۇز بىر كىشىنى سايلاپ، مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ رەھبەرلىك كېڭىشىنى بەرپا قىلىپ چىققان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ۋە تەيۋەن پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى ئۆركەش دۆلەتمۇ بۇ تەشكىلاتنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىدىن ئورۇن ئالغان. مۇشۇ ئىككى كۈننىڭياقى ئەللىك ئالتە دۆلەتتىن كەلگەن يۈزلىگەن ۋەكىللەر بىلەن كۆرۈشتۇق. بۇلارغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى، خىتاينىڭكى بۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى ئاڭلىتىش، ۋەزىيەتنى ئاڭلىتىش، ئۇلارنىڭكى ھېسداشلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئىمكانىيىتىگە مۇيەسسەر بولدۇق. بۇ ناھايىتى چوڭ بۇ يىغىننىڭكى بىزگە ئېلىپ كەلگەن ياخشى نەتىجىلىرىنىڭكى بىرى. يەنە بىرسى بىزنىڭكى ئۇيغۇر ۋەكىللەردىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىم ۋە ئۆركەش دۆلەت ئەپەندىملەر دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيىنىڭكى رەھبەرلىك قاتلىمىغا سايلاندى. بۇمۇ بىزنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ بىر غەلىبە بولدى، چۈنكى بىزنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى بۇ قۇرۇلتاينىڭكى كۈنتەرتىپىگە كىرگەن بولىدۇ، بۇلارنىڭكى بۇ رەھبەرلىك قاتلىمىغا سايلىنىشى بىلەن ھەرقانداق سەۋىيەدە، ھەرقانداق يىغىندا، ھەرقانداق ھەرىكىتىدە، پائالىيىتىدە بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى، ئۇيغۇر مەسىلىسى دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتاينىڭكى كۈنتەرتىپىدە بولىدۇ. بۇ ناھايىتى چوڭ بىر پۇرسەت ئۇيغۇرلار ئۈچۈن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى پىروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەتئاي ئەركىن بۇ يىغىن ھەققىدە توختالغاندا، مەزكۇر قۇرۇلتايغا خەلقئارادا نامى چىققان بىر بۆلەك مەشھۇر شەخسلەرنىڭمۇ قاتناشقانلىقىنى تىلغا ئالدى. بۇلارنىڭ ئىچىدە دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان ئىرانلىق مەشھۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى ئەلىنىجاد ماسىھ، رۇسىيە ئۆكتىچىسى ۋە سابىق دۇنيا شاھمات چېمپىيونى كاسپاروۋ، ۋېنېزۇئېلانىڭ ئۆكتىچىلەر رەھبىرى لېئوپولدو لوپېز قاتارلىقلارمۇ بار ئىكەن. بۇ دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرغۇچىلارنىڭ ئىچىدە ئىرانلىق، ۋېنېزۇئېلالىق ۋە رۇسىيە كىشىلىك ھوقۇق ئاكتىۋىستلىرى، زۇلۇم ئاستىدا ياشاۋاتقان ئىنسان ھوقۇق قوغدىغۇچىلىرى، مەلۇم بولغىنىدەك، لىتۋا پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ئىدى. لىتۋا ھۆكۈمىتى شۇ يىلى يەنە تەيۋەننىڭ ۋىلنىيۇستا تەيۋەن دېگەن نام بىلەن ۋاكالەتخانا قۇرۇشىغا يول قويغانلىقى ئۈچۈن خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرى ئېغىر كىرىزىسكە پاتقان. زۇمرەتئاينىڭ قارىشىچە، خەلقئارادىكى چوڭ بىر تەشكىلات بولغان دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ قېتىم ۋىلنيۇستا چاقىرىلىشى ۋە مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرگە قارشى تۇرۇشنى ئاساسىي مەقسەت قىلغان بۇ تەشكىلاتنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىدىن ئۇيغۇر سىياسىي زاتلىرىنىڭمۇ ئورۇن ئېلىشى خىتاينى خېلىلا بىئارام قىلىشى مۇمكىن ئىكەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! لىتۋا پايتەختى ۋىلنيۇستا ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا ئەركىنلىك قۇرۇلتىيى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. جەنۇبىي ئاۋسترالىيىنىڭ ئادېلېيد شەھىرىدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى بۇ يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى مەكتەپ قۇرۇلغانلىقىنىڭ ئوتتۇز بىر يىللىق بايرىمىنى كۈتۈۋالىدىكەن مەزكۇر مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە مەكتەپ قۇرۇلغان ئوتتۇز بىر يىللىق تەرەققىيات جەريانىدا ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنى ئۇيغۇر ئانا تىلى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن تەربىيىلەشتە مەمنۇن بولغۇدەك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن. جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر تىلى مەكتىپى ئاۋسترالىيەنىڭ ئادلاي شەھىرىدە بۇندىن ئوتتۇز بىر يىل ئىلگىرى قۇرۇلغان بولۇپ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە قۇرۇلغان ئەڭ دەسلەپكى ئانا تىل مەكتىپى ھېسابلىنىدۇ. مەكتەپ مۇدىرى يۇلتۇز تېيىپجان خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ مەكتەپ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ئادىلاي شەھىرىدە ئەخمەت ئىگەمبەردى باشچىلىقىدا قۇرۇلغان ئاۋسترالىيە شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىنىڭ ئىلتىماس قىلىشى بىلەن شۇ يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئاۋسترالىيە مائارىپ مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن تەستىقلىنىپ ئاۋسترالىيەدىكى ئېتنىك ئاز سانلىقلار مەكتىۋى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ مەكتەپنىڭ نۆۋەتتە يۈزدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىسى، يەتتە نەپەر ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ، تۆت ياشتىن ئون ئالتە ياشقىچە بولغان ئۇيغۇر بالىلىرى. مەكتەپ باشقۇرۇش گۇرۇپپىمىز بار، ئون كىشىدىن تەشكىل تاپقان. ئۇندىن باشقا ياردەمچى پىدائىي ئانىلىرىمىز بار. مەكتىپىمىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى شۇ قول كۆندۈرۈشتىن تارتىپ، تاۋۇش چىقىرىش، ھەرپ تونۇش، ساۋات چىقىرىش، ئاندىن گىرامماتىكىلىق بىلىملەر، ئاندىن تەرجىمە، ئۇيغۇرچىنى ئىنگلىزچىگە، ئىنگلىزچىنى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىش. چۆچەك كىتابلارنى تەرجىمە قىلىپ بېقىش ۋە شۇ تەرجىمە قىلغانلىرىنى ئۇيغۇرچە سۆزلەش نۇتۇق سۆزلەش يەنى ناتىقلىق دەرسى دېگەنگە ئوخشاش بىر قاتار دەرسلەر ئۆتۈلىدۇ شۇ دەرىجىسى قاراپ سىنىپنىڭكى ئۆزلەشتۈرۈشىگە قاراپ بىر قاتار ئوقۇشلۇق ماتېرىياللىرىنى يەنە بىز ئۆزلەشتۈرۈپ شۇ ماسلاشتۇرۇپ بالىلىرىمىزغا دەرسلىك ئۆتىمىز بىزمۇ بۇ ئادېلېيدتىكى جامائىتىمىزنىڭكى ئولتۇراقلىشىش ئەھۋالى ناھايىتى زىچ خوشنا خولۇم بولۇپ ئولتۇرىدىغانلار ناھايىتى كۆپ شۇ بالىلىرىمىز مۇشۇ دەسلەپ شۇ دوست تارتىپ مەكتەپكە كېلىدۇ ھەر يەكشەنبە ئىككى سائەتتىن ئۆتۈلىدۇ دەرسىمىز يۇلتۇز خانىم يەنە مەكتەپنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئىككىنچى يىلىدىن بۇيان ئاۋسترالىيە مائارىپ مىنىستىرلىقىنىڭ ئېتنىك مەكتەپلەرگە بېرىدىغان ھەر خىل ئىقتىسادىي ياردەملىرىگە ئېرىشىش بىلەن بىرلىكتە مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئېتنىك مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرىغا قويۇلىدىغان تەلەپ بويىچە قەرەللىك ھالدا ئوقۇتقۇچىلار كۇرسلىرىدا تەربىيەلىنىش پۇرسىتىگە ئېرىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ياردەم پۇلى شۇ ئىجارە ئالغان مەكتەپنىڭكى ئىجارە پۇلى، ئوقۇش ماتېرىياللىرى، بالىلارنىڭكى بارىدىغان شۇ ئاشۇ كاتېگورىيە ئىچىدىكى ئېكسكۇرسىيەلەرگە ئىشلىتىدىغان پۇللار، دېگەندەكلەرگە ئىشلىتىلىدۇ، ئۇنىڭمۇ ھېلىقى دائىرىسى بار. بۇ مەكتەپلەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان ئوقۇتقۇچىلار چوقۇم مۇشۇ ئېتنىك مەكتەپلەرنىڭكى كۇرسلىرىنى پۈتتەرگەن بولۇشى كېرەك ھەم ئۆگەنگەن بىلىملىرىنى ۋاقتى ۋاقتىدا يېڭىلاپ تۇرىدۇ، بىلىمىنى ئاشۇرۇپ تۇرىدۇ. بۇ قېتىم تىمقى مۇشۇ ئېچىلغان كۆلەملىك يىغىن ۋە كۇرسمۇ مۇشۇ ئاۋسترالىيەنىڭ ھەر قايسى شتات ۋە شەھەرلەردىن كەلگەن ئوقۇتقۇچىلار ۋە رەھبەرلەرنىڭكى بىر يەرگە كېلىپ تەجرىبە ساۋاق ئالماشتۇرۇپ ئۆزئارا رىغبەت بېرىپ ۋە مۇشۇ مەكتەپ باشقۇرۇش ۋە يېڭىچە ئۇسۇللاردا تىل ئۆگىتىشتىكى بىلىملەرنى ئورتاقلاشقان بىر ناھايىتى بىر ئۈنۈملۈك يىغىن ۋە كۇرس بولدى دەپ ئويلايمىز. بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ ئاخىرى ئېچىلغان جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئېتنىك مەكتەپلەر، يەنى مىللىي مەكتەپلەر جەمئىيىتى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىككى كۈنلۈك كۇرسقا قاتناشقان ئوقۇتقۇچىلاردىن گۈلنۇر تۇرسۇن خانىم ۋە مەكتەپنىڭ كاتىپى كلارا زۇلپار خانىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. گۈلنۇر تۇرسۇن خانىم كۇرسقا قاتناشقان ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا ئانا تىل ۋە مىللىي مەدەنىيەت بىلىملىرىنى زامانىۋى تېخنىكىلاردىن پايدىلىنىپ ئۆگىتىش ۋە ئاۋسترالىيە مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىش جەريانىدا ئۆز مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكىنى ساقلاپ قېلىشتىن پەخىرلىنىدىغان پىسخىك تۇيغۇنى يېتىلدۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە لېكسىيەلەر ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ئوخشىمىغان دۆلەتلەردىن كەلگەن ئانا تىل ئوقۇتقۇچىلىرىغا ئۆزئارا ئۆگىنىش پۇرسىتى يارىتىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
ھە بۇنىڭدا ئاساسلىق ئۆگەنگىنىمىز بولسا تېخنولوگىيە ئارقىلىق بالىلارغا تىل ئۆگىتىش بولدى ماڭا ھەممىدىن تەسىر قىلغىنى بۇنىڭ ئىچىدە تور ۋە ئېلېكترونلۇق ماتېرىياللاردىن پايدىلىنىپ بالىلارنى تىل ئۆگىتىشكە يېتەكلەش بولدى.
كلارا زۇلپار خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ مەكتەپنىڭ كاتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆچمەنلەر دۆلىتى بولغان ئاۋسترالىيەدە ئېتنىك مەكتەپلەرنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ تونۇپ يېتىش بىلەن بىرلىكتە، ئۆزى ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىۋىنىڭ ئوقۇتۇش قۇرۇلمىسىدا ئىگىلەشكە تېگىشلىك تېخىمۇ كۆپ بىلىملەرگە ئىگە بولغان ئىكەن.
بۇ پائالىيەتكە مېنىڭ تۇنجى قېتىم بېرىشىم. بۇ پائالىيەتكە ئاشۇ ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدىن قانداق قىلغاندا بىر تىلنى تەرەققىي قىلغىنى بولىدۇ دەپ تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقانلار، ئۇنىڭدىن كېيىن مەسىلەن، بالىلارنىڭ پىسخىكىسى توغرىلىق

ئىشلىرىغا مەسئۇل بولۇۋاتىمەن يەنى ھۆكۈمەت بىلەن بولغان ئالاقە بىلەن مەسئۇل بولۇۋاتىمەن شۇنىڭ ئۈچۈن مەن قىزىققان تېمىلار بولسا ئاساسىي جەھەتتىن مۇشۇ مەكتەپنى قانداق باشقۇرۇش ئاتا ئانىلار بىلەن مۇئامىلىنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش ئۇنىڭدىن كېيىن مەسىلەن مەكتەپكە ئومۇميۈزلۈك قانداق قىلغاندا تېخىمۇ سىستېمىلاشتۇرۇش دېگەنگە ئوخشاش تېمىلارغا مەن كىردىم مېنىڭ بىرىنچى ھېس قىلغىنىم مۇشۇ بىزگە سۆزلىگەن نەرسىلىرىدىن مۇشۇ بىر تىلنىڭكى بىر ئادەمنىڭكى ئۆزىنىڭكى تىلىغا تىلغا باغلىنىشى ئۇنىڭكى ئۆزىگە تەۋە بولغان بىر culture دەمدىم بىر مىللەتكە بىر ئۆرپ ئادەتكە تەۋە بولۇشىنىڭكى ئاۋسترالىيەدىكى ئادەملەرنىڭكى ھېلىقى قانداق بولغاندا خۇشال ياشىشى ئۈچۈن بەك مۇھىملىقىنى بۇلار ھېس قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق ئىشلار مۇشۇنداق مەكتەپلەرگە پۇل ئاجرىتىشنى بۇلار بىر مۇشۇ يەردىكى پۇقرالارغا قىلغان بىر چوڭ ئىش دەپ ئويلايدىكەندا شۇنىڭدىن مەن بەك تەسىرلەندىم ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىر مەسىلە بولسا مۇشۇ بالىلىرىمىز تىللا ئەمەس بۇ مىللەتنىڭ قانداقلىقىنى ئۆگىنىش مەسىلەن ئۆزەڭنىڭ مىللىتىنى مىللىتى قانداق مىللەت دەپ شۇنىڭ ئۈچۈن تەتقىقات ئېلىپ بېرىشقا قارىتىپ مېڭىپتىلا مەن بۇنى بەكمۇ ياخشى كۆردۈم چوڭ دۇنيا مەسىلەن ئاۋسترالىيە دۇنياسى بىلەن ئۆزىنىڭكى ما ياشاۋاتقان ئۇيغۇر دۇنياسى ئارىسىدا ھېلىقى بىر خىل توقۇنۇش بولىدىغان ۋاقىت ۋاقتىدا، مەن ئاياق تەۋەمۇ، ماياق تەۋەمۇ، ئاياق تەۋە بولسام نېمەمنى جۈتتۈرىمەن، ماياق تەۋە بولسام نېمەمنى جۈتتۈرىمەن دەپ بىر ئوتتۇرىدا بىر خىل داۋالغۇدىغان ۋاقتى. بۇمۇ مۇشۇ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى شۇ بالىلارنىڭكى شۇ جەرياندىكى ئۆزگىرىشلىرىگە قارىتا مۇشۇنداق بىر پەننى ئوتتۇرىغا چىقىرىپتۇ. ھە بۇ پەننىمۇ بىز ئەمدى مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچىلار بىلەن سۆزلىشىپ، كېلەر يىللىرى يا ئۇنىڭ كەينىكى يىللىرى بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىز قىلسا ھەقىقەتەن ياخشى بولىدىغان پەنكەن، دېيىشىمىز دەۋاتىمىز.
يۇلتۇز خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە. مەكتەپ قۇرۇلغان ئوتتۇز بىر يىلدىن بۇيان، مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قەرەللىك ھالدا بۇ تۈردىكى كەسپىي جەھەتتىن تەربىيەلەش كۇرسلىرىدا تەربىيەلىنىشى نەتىجىسىدە، مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتى بارغانچە كۆتۈرۈلگەن. ئاۋسترالىيەدە تۇغۇلغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئانا تىل ئۆگىنىش ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە بولغان مۇھەببىتى بارغانچە ئاشقان. ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىدا ئۆز كىملىكىدىن پەخىرلىنىدىغان تۇيغۇنىڭ كۈچىيىشىدە، بۇ ئانا تىل مەكتىۋى ھەقىقىي مەرىپەت باغچىسىغا ئايلانغان.
ھەمدە مۇشۇ قېتىملىق مۇشۇ كۇرستا ئۆتۈلگەن دەرسلەردىمۇ شۇ قانداق ئۆزلەشتۈرۈش قايسى خىلدىكى ئۆزلەشتۈرۈشنىڭكى ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ تېخنولوگىيە ئارقىلىق دەرس ئۆتكەندە بالىلارنى قانداق قىزىقتۇرغىلى بولىدۇ دېگەندەك مەزمۇنلارمۇ مۇشۇ قېتىملىق كۇرسنىڭ مۇھىم مەزمۇنى بوپتۇ ھۆكۈمەتتىن ئېتنىك مەكتەپلەرگە ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم بېرىدۇ ھەر خىل قىيىنچىلىقلار بولسا ياردەم قىلىدۇ مۇشۇ مەدەنىيىتىڭنى ساقلا تىلىڭنى ساقلا دەپ ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ رىغبەتلەندۈرۈپ تۇرىدۇ ھەم شۇنداق بىر تۈزۈلمىدە ھەمكارلىقتا بۇ مەكتىپىمىزنى ناھايىتى ئوبدان ئېلىپ كېتىۋاتىمىز تەرەققىياتلىرىمۇ خېلى كۆز كۆرۈنەرلىك بولۇۋاتىدۇ

سەككىزىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيەدىكى كېلەچەك ۋە سائادەت پارتىيەسىنىڭ پارلامېنتتىكى گۇرۇپپا ۋەكىللىرى تۈركىيە پارلامېنتىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى تەكشۈرۈش توغرىسىدا تەكلىپ سۇنغان مەزكۇر تەكلىپ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيە ۋە ئىتتىپاقداش پارتىيەنىڭ قارشى چىقىشى نەتىجىسىدە رەت قىلىنغان تۆۋەندە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ تۈركىيەدىكى كېلەچەك ۋە سائادەت پارتىيىسىنىڭ پارلامېنتتىكى گۇرۇپپا ۋەكىلى، پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى سەككىزىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى تەكشۈرۈش توغرىسىدا تەكلىپ سۇنغانىدى. شۇ كۈنى مەزكۇر تەكلىپ توغرىسىدا تۈركىيە پارلامېنتى ئومۇمىي يىغىنىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ قارشى چىقىشى نەتىجىسىدە رەت قىلىنغان.

Türkiyə parlamentiga məzkur təklif layihəsini maksat doğrusu da məlumat verip mündəq dedi.
Son zamanlarda özellikle büyük bir soykırım yapılmakta. Buradaki insanlar aynı zamanda yurtlarından alınmakta, ibadethaneleri kapatılmakta, dillerine ambargo konulmakta.
Yakın yıllardan bu yan Şarkı Türkistan'da ırkı kırgınçılık gelip verilatıdı. Ademler öylerden tutkun kılınıp lagırlağı kamılıvatıdı. ئانا تىلى چەكلىنىپ، ئۇيغۇر قىزلىرىنى خىتاي بىلەن توي قىلىشقا مەجبۇرلاۋاتىدۇ، مەسچىتلەرنى تاقاۋاتىدۇ. قىسقىسى، ئۇ يەردە بىر مىللەت ۋە بىر مەدەنىيەت يوق قىلىنىۋاتىدۇ. پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى تۈركىيە پارلامېنتىدىكى بارلىق پارتىيەلەرنى ئۆز مەنپەئەتىنى ئويلىماستىن كېلىچەك ۋە سائادەت پارتىيەسى سۇنغان بۇ لايىھەنى ماقۇللاشقا چاقىرىپ، mındaq dedi.
Neresini şunun için veriyorum. Batı dünyasının yapmış olduğu bu hassasiyeti ve bu duyarlılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapabilir. Ve şimdi sesleniyorum. Altı parti grubu var burada. Her gruptan ikişer kişi. Ve aynı zamanda diğer partiler 14 toplam parti var. Birer kişi hep beraber... مەن بۇ قارار لايىھىسىنى شۇنىڭ ئۈچۈن سۇندۇم. ھازىر ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتىدۇ. باشقا دۆلەتلەر قىلغاننى بىزمۇ قىلالايمىز. تۈركىيە پارلىمېنتىدا ئالتە سىياسىي پارتىيەنىڭ گۇرۇپپىسى بار. بۇلاردىن ئىككى نەپەردىن پارلىمېنت ئەزاسى، باشقا ئون تۆت پارتىيەدىن بىر نەپەردىن پارلىمېنت ئەزاسى بىر ھەيئەت قۇرايلى.

ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتامدۇ؟ بۇنى تۈركىيە پارلامېنتىدا قۇرۇلىدىغان ھەيئەت بېرىپ تەكشۈرۈپ كۆرسۇن. مەن سۇنغان بۇ قارار لايىھەسىنى ھەرقايسى سىياسىي پارتىيەلەردىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرى قوللاڭلار. تۈركىيە پارلامېنتىگە يارىشىدىغان تۈستە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان زۇلمىغا قارشى ئورتاق بىر قارارنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزۈشىمىزنى ئىلتىماس قىلىمەن. يەتتىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇزاكىرە ئاخىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش توغرىسىدىكى تەكلىپ لايىھەسىگە پارلامېنت ئەزالىرى قول كۆتۈرۈش ئارقىلىق ئاۋاز بىلدۈردى. ئاخىرىدا يىغىن رىياسەتچىسى مەزكۇر لايىھەنىڭ رەت قىلىنغانلىقىنى جاكارلىدى. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى، كانادا ۋە بەزى ياۋروپا دۆلەتلىرى پارلىمېنتى بىردەك ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلغان تۇرغۇلۇق ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى قارار لايىھەسى نېمە ئۈچۈن تۈركىيە پارلىمېنتىدە ئۈچىنچى قېتىم رەت قىلىنىدۇ؟ بۇ سوئالىمىزغا جاۋاب بەرگەن ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن تارتىپ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، شۇڭا ئۇيغۇر مەسىلىسىدە سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
تۈركىيەدە ياخشى پارتىيە باشلىق ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بېسىم، ئاسسىمىلياتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى تەكشۈرۈش ھەققىدە تۈركىيە پارلامېنتىغا سۇنغان تەكلىپلىرى داۋاملىق ھالدا مۇشۇ ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى، ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنى قوللاۋاتقان مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى تەرىپىدىن رەت قىلىنىپ كەلدى. بۇنىڭ سەۋەبىنى ئىككى نۇقتىدىن تەھلىل قىلىش مۇمكىن. بىرىنچىسى، يېقىنقى يىللاردىن بېرى تۈركىيەنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى ناھايىتى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. تۈركىيە غەرب دۆلەتلىرىدىن بۇرۇنقىغا ئوخشاش قەرز پۇلى ئالالمىغانلىقى ئۈچۈن، يا ئەرەب دۆلەتلىرىدىن ياكى بولمىسا خىتايدىن قەرز ئېلىشقا مەجبۇر بولۇۋاتىدۇ. تۈركىيە مۇشۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك تۆمۈر يول، مېترو ۋە باشقا ساھەلەردىمۇ مۇشۇ خىتاي بىلەن ئىش قىلىۋاتىدۇ. تۈنۈگۈنكى بىر خەۋەردە ئالدىمىزدىكى يىل خىتايدىن ئىككى مىليون تۇرىستنىڭ تۈركىيەگە كېلىدىغانلىقى ئېيتىلغان. تۈركىيە ئىقتىسادىي مەنپەئەت جەھەتتىن بولۇپمۇ ھازىرقىدەك ئىقتىسادىي قىيىن ئەھۋالدا قالغان مەزگىلدە خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ يىرىكلىشىپ قېلىشىنى خالىمايدۇ دەپ ئويلايمەن. ئىككىنچىدىن، ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى، مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى، ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ بۇ خىل تەكلىپلىرىنى قەستەن ھۆكۈمەتنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويۇشنى مەقسەت قىلغان دەپ ئويلايدۇ. شۇڭا ھازىرغىچە ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنتقا سۇنغان تەكلىپلىرىدىن ھېچ بىرىنىڭ قوبۇل قىلىنغىنى يوق. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى لۈتفى تۈرككان ئەپەندى بىلەن خەلق دېموكراتىيەسى پارتىيەسىنىڭ رەئىسى ئۆمەر فارۇق گەرگەرلىئوغلۇ ئەپەندىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنى تەكشۈرۈش توغرىسىدا تەكلىپ لايىھەسى سۇنغان بولسىمۇ رەت قىلىنغانىدى.

پەلەستىن سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق ئون نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن مەزكۇر ئۆمەكنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى بۇ قېتىملىق زىيارىتى نۆۋەتتە چەت ئەللەردە خىتايغا قارشى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتچىلەر ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ جىددىي ئىنكاسىنى قوزغىماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندىن بۇيان يەنە بىر قېتىم تەشۋىقات تىياتىرى ئويناپ غەربىي ئاسىيا ۋە شىمالىي ئافرىقىدىكى بىر قىسىم مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ۋەكىللەر ئۆمىكىنى ئۇيغۇر ئېلىغا تەكلىپ قىلغانلىقى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان دىنىي باستۇرۇشلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدۇن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاينىڭ غەرىزى ئىسلام دۆلەتلىرىدىكى دىنىي زاتلارنىڭ زىيارىتى ئارقىلىق ئىسلام دۇنياسىنى ئالداش ئىكەنلىكىنى، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھېچقاچان ئۆز مەقسىتىگە يېتەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇلا ئارقىلىق خىتاي قىسمەن ئافرىقا دۆلەتلىرىدىكى كىشىلەرنى ۋە ئىنسانلارنى ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىدىكى مۇسۇلمانلارنى ئالدىيالايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلا ئاشۇ ئۆزىنىڭ ئالداشقا قۇربى يېتىدىغان مۇشۇنداق دۆلەتلەردىن تەشكىل تاپقۇزىدۇ بۇ ۋەكىللەرنى ئەلۋەتتە. بۇ غەرب دۇنياسىنى تەشكىل تاپقان مۇخبىرلار ئۆمىكىنى تەييارلاپ ئاپىرىپ باقتى بۇلار. ئىشەنمىدى. ئاز بىر قىسمى ئىشەنگەن بولسىمۇ خىتاينىڭ ئۇ تىياتىرلىرىغا، ئۇ ئالدامچىلىق سىياسىتىگە. ئەمما زور كۆپچىلىك ئۇ غەرب دۆلەتلىرىدىكى ئۇ ئۆمەكتىكى كىشىلەر ئۇ خىتاينىڭ ئالدامچىلىق سىياسەتلىرىنى بىلىپ كەتتى ۋە ئۇ خىتاينىڭ ئالدامچىلىقىغا ئىشەنمىدى. شۇڭلاشقا خىتاي ھازىر بۇ شىمالىي ئافرىقا دۆلەتلىرىدىكىدەك لىقى كەمبەغەل دۆلەتلەرنى خىتايغا قەرزگە بوغۇلۇپ قالغان خىتاينىڭ ھەممە دېگەن گېپىنى بىلىپ تۇرسىمۇ يەنى يالغان ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرسىمۇ ئەمما شۇنىڭغا ئىشەنگەندەك كۆرۈنۈپ ئۆزىنىڭ پايدا مەنپەئەتى ئۈچۈن سۆزلەيدىغان مۇشۇنداق دۆلەتلەرنى تەشكىللەپ خىتاي ئۆزىنىڭ شۇ رەزىل ئالدامچىلىق مەقسىتىگە يەتمەكچى يەنى خىتاي بۇنىڭ بىلەن ھېچقاچان ئۆزىنىڭ كۆزلىگەن مەقسىتىگە تولۇق يېتەلمەيدۇ، قىسمەن يېتىشى مۇمكىن.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ما شىڭرۈي دىنىي زاتلار ۋە مۇخبىرلاردىن تەشكىل تاپقان مەزكۇر ئۆمەكلەرنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ۋەكىللەرگە سۆز قىلىپ، ئامېرىكا ۋە غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم خىتايغا قارشى كۈچلەر شىنجاڭدىكى ئاتالمىش مىللىي ۋە دىنىي كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى دەستەك قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭ ئارقىلىق خىتاينى كونترول قىلىش مەقسىتىگە يەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ، شۇنداقلا پىتنە ئىغۋا تارقىتىۋاتىدۇ، دېگەن. ئۇ يەنە، مەن كۆپچىلىكنىڭ تېخىمۇ ياخشى ساياھەت قىلىپ، شىنجاڭنى تولۇق چۈشىنىشىنى، شىنجاڭنى دۇنياغا ئوبيېكتىپ تونۇشتۇرۇپ، ھەقىقىي ۋە گۈزەل شىنجاڭنى ئاڭلىتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دېگەن. مەركىزى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس ئەپەندى بۇ ھەقتە جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ، خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىنى ئۆز يېنىغا تارتىش، ئۇلارنىڭ باياناتلىرىنى سۇيىئىستېمال قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى ئوبرازىنى ياخشىلىماقچى بولۇۋاتقانلىقى، شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى دەۋا دەستۇرلىرىنى ئىنكار قىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
خىتاي يەتمىش يىلدىن بۇيان ئىسلام دۇنياسىغا مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان تەشۋىقاتلارنى ئېلىپ بېرىپ بەلگىلىك ئۇتۇق قازانغانلىقى، غەربكە قارشى ئىسلام دۇنياسىنى يېنىغا تارتىپ كېلىۋاتقانلىقى بىر ھەقىقەت. بىزنىڭ مۇسۇلمانلار دۇنياسىدا ئاۋازىمىزنى ئاڭلىتالماسلىقىمىزدىكى مۇھىم توسالغۇلارنىڭ بىرىمۇ دەل شۇ خىتاينىڭ ئۇزۇن يىللىق تەشۋىقات پائالىيىتى ياراتقان چوڭقۇر خىتاي تەسىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا بۇ خىل كۆز بويامچىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ بەلگىلىك نەتىجىسى بولمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ. ئەمما قۇياشنى ئېتەك بىلەن يۆگىگىلى بولمايدۇ. خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئىسلام ۋە مۇسۇلمانلارغا قىلىۋاتقان دۈشمەنلىكى ھامان دۇنيا مۇسۇلمانلارغا ئاشكارا بولىدۇ.
ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى يەنە خىتاينىڭ مەزكۇر ئۆمەكلەرنى ئۇيغۇر ئېلىغا تەكلىپ قىلىپ ئەكېلىشىدە ئالاھىدە بىر مەقسەتنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
بۇ يەردىكى غەربىي ئاسىيا ۋە جەنۇبىي ئافرىقا دۆلەتلىرى دېگەنلىك ئەمەلىيەتتە ئىسلام دۇنياسىنىڭكى ئاساسىي مەركىزى بولغان ئوتتۇرا شەرق يەنى ئەرەب ئەللىرىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ جەنۇبىي شەرقىي ئاسىيادىكى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىمۇ مۇشۇنداق ۋەكىللەرنى تەشكىللەپ ئاپارغان. كېلەر قېتىم يەنە باشقا رايوندىن تەشكىللىشى مۇمكىن. خىتاينىڭ بۇ يەردىكى مۇھىم نىشانى پۈتۈن ئىسلام دۇنياسىنى ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىشتىن توسۇش. مۇسۇلمانلارغا شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدە ساختا، يالغان ئۇچۇر تارقىتىش ئىسلام دۇنياسىنىڭ كۆزىنى بوياشتىن ئىبارەت خالاس.
خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، ما شيىڭرۇي يەنە بۇ تۈردىكى تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنىڭ داۋاملىق كۆپەيتىلىدىغانلىقىدىنمۇ شەپە بېرىپ، بىز يەنە ئالاقىدار دۆلەتلەر بىلەن بولغان پىكىر ئالماشتۇرۇش، ھەمكارلىق ۋە ئورتاق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن سىرتتىن ئىلغارلىقنى ئەكىرىش ۋە ئىلغارلىقنى سىرتقا چىقىرىش سالمىقىنى داۋاملىق ئاشۇرىمىز، دېگەن. تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پەنلىرى ئوقۇتقۇچىسى، سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلدى. ئۇ خىتاينىڭ ئىسلام ئەللىرىدىن بۇ خىلدىكى ئۆمەكلەرنى تەكلىپ قىلىشى ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنى ئۆز سېپىگە تارتىش، ئۇلارنى ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن قوللىنىش، شۇنداقلا چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارغا تېرە تاراقشىتىپ، ئۇلارنى يېتىم قالدۇرۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
بۇ مۇسۇلمان دۇنياسى ۋە تۈرك دۆلەتلىرىندىن كەلگەن بۇ ئۆمەكلەر خىتاي بىلەن بولغان بۇ مۇناسىۋەتنى كۈچلەندۈرۈشمۇ ئۇلارنىڭ بىر مەقسىتى يەنى بەزى دۆلەتلەر خىتاي بىلەن تىجارىي ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى خالايدۇ بەزى دۆلەتلەر خىتايدەك چوڭ بازارغا مۇشۇ ئۆزىنىڭكى ئېنېرگىيىسىنى سېتىپ پۇل تېپىشنى خالايدۇ بەزى دۆلەتلەر جېئوپولىتىك مەقسەت بىلەن خىتاي بىلەن يېقىنلاشقان تەقدىردە ئۇنىڭدىن كېيىن غەربلەرنىڭ بېسىمى، غەربلەرنىڭ تەنقىدىغا تاقابىل تۇرالايمىز دەپ خىتاينىڭكى مۇشۇ ئويناۋاتقان ئويۇنىغىمۇ ماقۇل دەپ كېلىۋاتقان نۇرغۇن دۆلەتلەر بار. بۇ دۆلەتلەر ئاساسەن ئۆزىنىڭكى مەقسىتىنى يەنى نىشانىغا ئېرىشىش ئۈچۈن خىتايغا ئەگىشىپ يالغان گەپلەرنىمۇ دېيىشكە تارتىنمايۋاتىدۇ.

تەڭرىتاغ تورى ئۆز خەۋىرىدە پەلەستىن، سۈرىيە ۋە كۈۋەيتتىن كەلگەن دىنىي زاتلارنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسەتلىرىنى ماختىغانلىقى، يەنى غەرب تاراتقۇلىرى ئۇزۇندىن بۇيان شىنجاڭ توغرىسىدا يالغان خەۋەر تارقاتتى، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقى كىشىلىك ھوقۇقىدىن تولۇق بەھرىمەن بولۇۋېتىپتۇ، زوراۋانلىق ۋە تېررورلۇقنىڭ مىللەت ياكى دىن بىلەن مۇناسىۋىتى يوق، ئۇ بارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق دۈشمىنى دېگەنلىكىنى نەقىل كەلتۈرگەن. ھالبۇكى، ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى خىتاينىڭ ھۆكۈمەت خەۋىرىدىكى بۇ بايانلىرىنىڭ ئىنتايىن ئۇستىلىق بىلەن سۇيىئىستېمال قىلىنغان باشقىلارنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۆزىنى بېزەپ كۆرسىتىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
شىمال ئافرىكا ۋە جەنۇبىي ئاسىيا بۇ رايونلاردا مۇسۇلمان دۆلەتلەر كۆپ. ئەگەردە مۇشۇ مۇسۇلمانلارنىڭ ئېغىزى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندا مۇنداق بىر زۇلۇمنىڭ بولمىغانلىقىنى دېگۈزسە، تېخىمۇ تەسىرلىك بولىدۇ چۈنكى خىتاينىڭ ئۆزى دېسە خەق ئىشەنمەي قالىدۇ دەپ مۇشۇ مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭكى ئېغىزى بىلەن دېيىشى چۈنكى ئۇيغۇرلارمۇ شەرقىي تۈركىستان مىللىتىنىڭ كۆپچىلىكىمۇ مۇسۇلمان بولغاچقا مۇسۇلمانىڭ مۇنداق دەۋاتسا سەن نېمە دەيسەن دەپ ئۇيغۇر تەشكىلاتلارغا مۇشۇ داۋا قىلىۋاتقانلارغا بىر جاۋاب بولغاندەك خەلقئاراغىمۇ بىر جاۋاب بولالايدۇ بولۇپمۇ مۇشۇ مۇسۇلمان بولمىغان ئەمما غەربنىمۇ قوللىمىغان نۇرغۇن ئوتتۇرىدا قالغان دۆلەتلەر بار بۇ دۆلەتلەرنىمۇ ئىشەندۈرۈشكە تىرىشىۋاتىدۇ ئەمدى شۇنىڭغا بۇ خىتاي مۇشۇ ئۇسلۇب بىلەن ئۆزىنىڭكى شەرق تۈركىستاندا قىلىۋاتقان يامانلىقلارنى يوشۇرۇش ۋە ئابايقى مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا بولغان مەنپەئەتلىرىدىن تۈپەيلى بۇنى ياخشى ئىشلىتىپ كېلىۋاتىدۇ كەلگۈسىندە بەلكى مۇسۇلمان دۆلەتلەردىن باشقا

خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى كۆز بويامچىلىق ئويۇنلىرىغا داخىل بولۇۋاتقانلىقىنى، خىتاينىڭ ئەزەلدىن تەشۋىقات ۋە زوراۋانلىقتىن ئىبارەت ئىككى خىل ۋاسىتىنى قوللىنىپ خىتاينى ئىدارە قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
بىز بۇ نۇقتىدا كۆزىمىزنى يوغان ئېچىپ، مەسىلىلەرنى ئېنىق كۆرۈشىمىز كېرەك. شۇنداقلا خىتاي تەرىپىدىن ئاسانلا ئالدانماسلىقىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. ئەلۋەتتە، ئەرەب ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ خىتاي مۇستەبىتلىرى تەرىپىدە تۇرۇشى بىر نومۇسسىزلىق. ئەمما بۇ خىلدىكى تەشۋىقاتلار ئاساسەن خىتاي تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. مېنىڭچە خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنىڭ ھەممىسىلا توغرا بولۇشى ناتايىن. ئەرەب دۆلەتلىرىدىكى بەزى مۇناسىۋەتلىك كىشىلەردىن ئىگىلىشىمىزچە، ئۇ دۆلەتلەردە خىتاينىڭ تەرىپىنى تۇتۇپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقان تەشۋىقاتلارنىڭ كۆپ ئەمەسلىكى بىلىنىۋاتىدۇ. شۇڭا بىز خىتاينىڭ سىياسىي ئىستراتېگىيەلىك ئويۇنلىرىغا ئالدىراپ ئالدانماسلىقىمىز كېرەك. چۈنكى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ئەڭ مۇھىم سېھىرلىك قوراللىرىنىڭ بىرى دەل تەشۋىقات بولسا، يەنە بىرى زوراۋانلىقتۇر. خىتاي سىياسىي تەشۋىقاتنى ئىشقا سالغاندا مېڭە يۇيۇش ۋە ئالداش ۋاسىتىلىرى بىلەن دۆلەتنى كونترول قىلىدۇ. مەن خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاينىڭ بۇ تۈردىكى ئالدامچىلىقلىرىغا يول قويماسلىقىنى، ئەقلىي ۋە مەنتىقلىق تەپەككۇرنى قوللىنىپ، خىتاينىڭ ئېيتقانلىرىغا ئىشەنمەسلىكىنى تەۋسىيە قىلىمەن.
ئانالىزچىلار نۆۋەتتە خىتاينىڭ مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي جەھەتتىن ئۆزىگە قارىتىپ شۇنداقلا يۇمشاق كۈچىنى قوللىنىپ ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە داۋاملىق سۈكۈت قىلىشقا خىتاينى ھەر ۋاقىت قوللاپ ئاۋاز چىقىرىشقا ئۈندەۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە